ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ທຳການລົງໂທດໜັກກວ່າເກົ່າຕໍ່ອາຊະຍາກຳຕ່າງໆທີ່ຮຸນແຮງນັ້ນ ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມຊົ່ວຄາວ ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດໄວ້ Brian Padden ນັກຂ່າວ VOA ລາຍງານມາກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະນາມໂດຍພວກຝ່າຍຄ້ານວ່າຜິດສິນທຳ ແລະ ຂາດມະນຸດສະທຳ ແຕ່ພວກເຫັນດີກ່ າວວ່າ ການລົງໂທດໜັກທີ່ສຸດຕໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະກະທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຊາວອາເມລິກັນສ່ວນຫຼາຍ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ ທ່ານ William Barr ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນສັບປະດານີ້ໄດ້ປະກາດວ່າ ລັດຖະບານກາງຈະນຳໃຊ້ຄືນການປະຫານຊີວິດພວກນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດໄປແລ້ວ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພວກນັກໂທດ 5 ຄົນ ພວ ກເຫັນດີນຳການລົງໂທດປະຫານຊີວິດກ່າວວ່າ ພວກນັກໂທດທີ່ລໍຖ້າການປະຫານຊີວິດໄດ້ສ້າງໂທດກຳດ້ານອາຊະຍາກຳທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ ອັນມີລວມທັງການກະທຳຊຳເລົາ ແລະ ການສັງຫານພວກເດັກນ້ ອຍ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ພວກຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງທ່ານ ຄັນລີ ສຕິມສັນ ຈາກມູນນິທິ Heritage ກ່າວວ່າ These are the worst of the worst and the fact that they're subjected to the ultimate punishment ນີ້ເປັນເລື່ອງຮ້າຍກາດຂອງເ ລື່ອງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດເຖິງສຸດຂີດ ລຸນຫຼັງການອຸທອນມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ແລະ ກໍເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດແລ້ວ ມີຄວາມຜິດອີກ ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນເລື່ອງການສະແ ດງອອກເຖິງຄວາມປະສົງຂອງມະຫາຊົນ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ຕ່າວປີ້ນການໂຈະມາຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ 16 ປີ ຂອງການລົງໂທດປະຫານຊີວິດຂອງລັດຖະບານກາງ ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈະ ໄວ້ໃນກໍລະນີຂອງລັດຖະບານກາງ ຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສ່ຽງຕໍ່ການປະຫານຊີວິດຜູ້ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງ ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ ການປະຕິບັດແບບໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ແລະ ເພາ ະວ່າມັນຈະກະທົບກະເທືອນທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນໃນບັນດາພວກຄົນທຸກ ແລະ ພວກຊົນຊາດກຸ່ມນ້ອຍກໍຕາມ ເຊິ່ງທ່ານ Robert Dunham ປະຈຳສູນກາງຂໍ້ມູນໂທດກຳປະຫານຊີວິດກ່າວວ່າ There's a saying that the death penalty is called capital punishment because if you don't have the capital ໄດ້ມີການກ່ າວກັນວ່າ ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດເອີ້ນວ່າ capital punishment ກໍຍ້ອນວ່າ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີ capital ຫຼື ທຶນ ຫຼື ເງິນ ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບໂທດທີ່ວ່ານັ້ນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ມາຂອງຜູ້ທີ່ຈະຕົກໄປຢູ່ຖັນແຖວຂອງການຕາຍ ຊຶ່ງເກືອບວ່າໝົດທຸກ ຄົນ ຜູ້ທີ່ຕົກໄປຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງການຕາຍ ຈະແມ່ນຄົນທຸກ ໃນທຸກມື້ນີ້ ຊາວອາເມຣິກັນເກີນກວ່າ 50 ເປີເຊັນເລັກນ້ອຍ ສະໜັບສະໜູນການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຫຼຸດລົງມາຈາກ 80 ເປີເຊັນໃນຊຸມປີ 1990 ການສະໜັບ ສະໜູນ Capital Punishment ກໍແມ່ນມີການແບ່ງແຍກກັນຕາມເສັ້ນສາຍຂອງພັກການເມືອງ ຄືພວກຣີພັບບລິກັນເປັນພວກສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພວກເດໂມແຄຣັດເປັນພວກຝ່າຍຄ້ານ ພວກເດໂມແຄຣັດທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທາ ນາທິບໍດີຈຳນວນຫຼາຍ ຢາກລົບລ້າງການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານທຣຳ ພຽງແຕ່ກະທົບກະເທືອນພວກນັກໂທດ 62 ຄົນ ໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຖັນແຖວການຕາຍ ຢູ່ໃນລະດັບຂອງລັດແລ້ ວ ແມ່ນມີນັກໂທດ 2,500 ຄົນທີ່ລໍຖ້າການປະຫານຊີວິດຢູ່ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນ 21 ລັດ ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດແມ່ນໄດ້ຖືກລົບລ້າງໄປແລ້ວ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA